ເຂດ Arlington ຫຼື Arlington County ເປັນຄາວຕີນ້ອຍສຸດ ແລະ ຮັ່ງມີຢູ່ໃນສະຫະລັດ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງລັດເວີຈີເນຍ ຕິດກັບນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເມືອງ Arlington ເປັນທີ່ຕັ້ງທຳນຽບຫ້າແຈ ສຸສານແຫ່ງຊາດ ສະໜາມບິນແຫ່ງຊາດ Ronald Reagan ອ ະນຸສາວະລີອີໂວຈິມາ ແລະ ອະນຸສາວະລີກອງທັບອາກາດ ນອກນັ້ນກໍຍັງເປັນທີ່ພັກພາອາໄສບັນດາລັດຖະກອນ ນັກການເມືອງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີປະຊາກອນທັງໝົດປະມານ 238,643 ຄົນ ໃນໄລຍະກວ່າ 4 ທົດສະວັດທີ່ຜ່າ ນມາ ຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍລາວທີ່ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ຂົງເຂດນີ້ ໄດ້ພາກັນປະກອບອາຊີບ ມີໜ້າທີ່ການ ແລະ ໄດ້ວາງບົດບາດອັນສຳຄັນຮັບໃຊ້ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນແຫ່ງນີ້ ໜ້າທີ່ວຽກງານອີກຢ່າງໜຶ່ງທີ່ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດຕິດຕໍ່ກັນມາຫຼາຍໆລຸ້ນ ຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ກໍຄື ວຽກງານໂຍທາທີ່ຄົນອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍລາວເປັນຫົວໜ້າ ແລະ ເປັນພະນັກງານຢູ່ຫຼາຍໆພະແນກ ທ້າວວິລັດ ວົງພິລາ ອາຍຸ 34 ປີ ເຮັດວຽກ ຢູ່ພະແນກປູທາງ ສ້ອມແປງຖະໜົນຫົນທາງ ໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ວຽກງານສູ່ VOA ຟັງດັ່ງນີ້ ໜ້າທີ່ຂອງເຮົາກ່ຽວກັບເລື່ອງ ອ່າ ເຮັດກ່ຽວກັບ ອ່າ ພວກ ອ່າ ເປັນ pothole ເປັນພວກຂຸມ ເປັນພວກອັນ asphalt ໝ່ອງໃດທີ່ມັນ ອ່າ ອ່າ street ມັນ ມັນ ມັນມີ ອ່າ ມັນພວກ concrete ຂອງເຮົາເປັນພວກໄຟຂອງພວກ asphalt ສະເພາະຢ່າງມັນ ວຽກມັນ 24 ຊົ່ວໂມງ ມັນມີຫຼາຍພະແນກ ຫຼາຍ ຫຼາຍໜ່ວຍງານ ຄືສົມມຸດວ່າໜ້າ snow ມານີ້ນະ snow ມັນຕົກລົງມານີ້ ພະນັກງານຄາວຕີ ຕ້ອງໄດ້ເປັນຜູ້ຈັດການດຸດ ມັນຈະແບ່ງເປັນ ເປັນໂຊນຂອງໃຜຂອງມັນ ແລ້ວບາດນີ້ພໍເໝິດໜ້າ snow ເຂົ້າຍາມແລ້ງປຶບ ອ່າ ຖະໜົນມັນທີ່ມັນຖືກ ອ່າ ຖືກ snow ຕົກ ຖືກເກືອ ຖືກໂຮຍ ມັນ ມັນເຮັດໃຫ້ເປັນຂຸມ ເປັນ ເປັນຂຸມນ້ ອຍ ອ່າ ຄື ຄືປີນີ້ນີ້ ຕາມທີ່ວ່ານາຍເພິ່ນລາຍງານມານີ້ ຂຸມທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຖົມມັນມີຢູ່ 6,000 ກວ່າຂຸມ ຄືປີນີ້ໂຊກດີວ່າ snow ມັນບໍ່ຕົກ ຄັນຊິເວົ້າຄົນລາວຫຼາຍປານໃດເຮັດວຽກຢູ່ໃນ ປັດຈຸບັນຢູ່ນີ້ ຄົນລາວປະມານ 21 ຫຼື 22 22 ຄົນ ແຕ່ລະ ພະແນກເນາະ ແມ່ນ ຢາຍກັນຢູ່ແຕ່ລະພະແນກ ໃນ ໃນຄາວຕີ ຄົນລາວມັນຫຼາຍກວ່າ ກວ່າຊາດອື່ນ ເຂົ້າດົນກວ່າອີກ ເຂົ້າແຕ່ເກືອບວ່າ 20 30 ປີແລ້ວ ເຮັດວຽກດີກໍດີ ແມ່ນ ເຮັດວຽກດີຖືວ່າໄດ້ ຈຶ່ງວ່າຄົນລາວແຕ່ລະ ລຸ້ນ ແຕ່ລຸ້ນເປັນ ເປັນນາຍ ທ່ານໄກຍະແກ້ວ ວັນນະແສງ ຫົວໜ້າກວດກາທໍ່ນ້ຳ ແລະ ນ້ຳ ໄດ້ເຮັດວຽກເມືອງ Arlington ມາໄດ້ 20 ກວ່າປີແລ້ວ ທ່ານມັກວຽກງານ ແລະ ໄດ້ອະທິບາຍໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູ່ຟັງດັ່ງນີ້ ຂ້ອຍເ ປັນນາຍ inspector ກ່ຽວກັບ ອັນ ໃຊ້ອັນ pole camera ໄປ inspection ກ່ຽວກັບທໍ່ນ້ຳຝົນກັບທໍ່ນ້ຳເສຍ ແຕ່ລະມື້ຕ້ອງໄດ້ມີວຽກຈັ່ງຊັ້ນຕະຫຼອດຫວາ ຕ້ອງໄດ້ມີ ຊິເວົ້າລະ ວຽກຫຼາຍບໍ່ ກະແລ້ວແຕ່ບາງເທື່ອ ມີ emergency ມີຫຍັງກະ ໄດ້ໄປຫັ້ນນະ ນ້ຳເສຍຕັ ນບໍ ມັນເປັນ sinkhole ບໍ ຈັ່ງຊີ້ນະ ຝົນຕົກຫຼືເປັນ sinkhole ແມ່ນຫຍັງ ກໍໄດ້ໄປສ່ອງ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ຕັນຕະຫຼອດ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ອັນນັ້ນຕະຫຼອດ ແຕ່ວ່າມັນກະແລ້ວແຕ່ຈັງຫວະມັນອ້າຍ ຄັນບໍ່ມີຫຍັງກະແມ່ນອັບເດດກ່ຽວກັບເລື່ອງອັນນະ map ແ ປວ່າໄປກວດກາເບິ່ງ ແລ້ວບ່ອນໃດມັນແຕກ ມັນເພ ແມ່ນຫຍັງ ກໍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄປແປງ ໄປສ້ອມໄປແປງ ແຕ່ລະມື້ຈະຕ້ອງຂັບລົດອອກໄປຊອກໄປເບິ່ງແມ່ນບໍ່ ແມ່ນລະ ອ່າ ບາງເທື່ອກໍມີຄົນລາຍງານເຂົ້າມາ ເ ຮັດ ເຂົາເຈົ້າເຮັດຈັອບເຂົ້າມາຫານາຍ ເຂົາອີເມວເຂົ້າມາຫານາຍ ແລ້ວນາຍກໍເອົາວຽກມອບຕໍ່ໃຫ້ຂ້ອຍ ທ່ານ ລັກກີ ຄົບພະວົງສາ ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ເມືອງອາລິງຕັນ ມາເປັນເວລາ 15 ປີ ມັກໜ້າທີ່ວຽກງາ ນ ເພາະເປັນວຽກບໍ່ໜັກ ແລະ ໄດ້ຮັບເບເນຟິດຫຼາຍຢ່າງ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ມາເຮັດຢູ່ນີ້ ຫຼັງຈາກກໍເຮັດເຕັມບິດ ກໍເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດໄຟຟ້າ ອອກຈາກບໍລິສັດໄຟຟ້າ ເຮັດຢູ່ເມືອງອາລິງຕັນ ກໍມັກແນວ permanent ລະກໍ ແປວ່າເຈົ້າໄດ້ຮັບອັນເບເນຟິດໝົດຊຸອັນ ແມ່ນບໍ່

complain ວ່າ ໂອເຄ ໜ້າມັນຕັນບໍ່ຈັ່ງຊີ້ ຫຼືວ່າ ໂອເຄ catch basin ບໍ່ຈັ່ງຊີ້ manhole ບໍ່ຈັ່ງຊີ້ ມັນແຕກປານຫຍັງ ພວກຂ້ອຍກໍໄປ inspect inspect ແລ້ວກໍໃຫ້ເຂົາມາໃຫ້ແປງ ກ່ອນຈະໄດ້ເຂົ້າມາເປັນພະນັກງານຖາວອນຂອງລັດຖະບານເມືອງອາລິງຕັນ ບັນດາພະນັກງານເຫຼົ່ານີ້ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການພິສູດເຖິງຄວາມສາມາດ 6 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ຫຼັງຈາກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າເປັນພະນັກງານຖາວອນແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບເບເນຟິດຈາກການເຮັດວຽກ ເຊັ່ນວ່າ ໄ ດ້ຮັບເງິນເດືອນ ໄດ້ຮັບເງິນລ່ວງເວລາ ປະກັນໄພສຸຂະພາບ ປະກັນໄພຊີວິດ ມີວັນພັກລາຊະການ ມີວັນພັກປະຈຳປີ ມີເງິນອອມສິນ ແລະ ໄດ້ຮັບເງິນບຳນານຕະຫຼອດຊີວິດ ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA